ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ບັດນີ້ ຄົນນານາວັດທະນະທຳອົດສະຕຣາລີ ສາມາດຊອກຫາເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານສຸຂະພາບປະສາດ ທີ່ປາກເວົ້າພາສາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງໄດ້ heartchat.com.au ເປັນອົງການການ ຊີ້ນຳໃໝ່ທີ່ສຸດ ຊ່ວຍຄົນໃນອົດສະຕຣາລີທີ່ຫາເອົາການຄ້ຳຈູນໃນດ້ານສຸຂະພາບປະສາດ ເພື່ອຊອກເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ສາມາດປາກເວົ້າພາສາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ທີ່ມີວັດທະນະທຳ ແລະ ສາສະໜາດຽ ວກັນກັບພວກເຂົາເຈົ້າ ຍານາງຊີມອນຕີ ເປັນໄວລຸ້ນ ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວຫາເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານປະສາດເປັນຄັ້ງແລກໆ ຈາກທີ່ປຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ຍານາງເປັນຄົນຂອງແມລເບີນ ແລະ ບັດນີ້ຢູ່ໃນໄວຊາ ວຂອງຍານາງ ເວົ້າວ່າ ຍານາງມີຄວາມຍາກຊາກັບຄວາມກົດດັນ ກັບການຄາດຫວັງກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງຍານາງ ແລະ ອະນາຄົດ ຍານາງກໍເລົ່າສູ່ SBS News ວ່າ ຍານາງໂດດດ່ຽວ ແລະ ມີບັນຫາໃນການເປັນ ໄປລະຫວ່າງການປະທະກັນໃນດ້ານຮີດຄອງປະເພນີ ລະຫວ່າງຄົນອົດສະຕຣາລຽນ ແລະ ຄົນທີ່ເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນສັງຄົມບັງກລາເດດຮິນດູ ແຕ່ເມື່ອຍານາງໄປຫານັກຈິດປະສາດ Psychologist ທີ່ເປັນຄົນພື້ນຖານໃນດ້ານ ວັດທະນະທຳອັນແຕກຕ່າງກັນກັບຂອງຍານາງ ຍານາງເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈຍານາງ ແລະ ສະຖານະການຂອງຍານາງ ຍານາງເວົ້າວ່າ ບາງທີມັນແມ່ນ ອາດແມ່ນຍ້ອນການຂາດເຂີນ ການເຂົ້າໃຈໃນດ້ານວັດທະນະທຳຂອງພວກເຮົາ ມັນຈະດີກວ່າທີ່ຈະໄດ້ຄົນດັ່ງຄົນເຊື້ອສາຍຂອງອາຊີພາກໃຕ້ທີ່ເປັນຄົນຮິນດູ ເພື່ອຈະສາມາດເຂົ້າໃຈຊ່ວຍເຫຼືອຍານາງ ແກ້ໄຂການທ້າທາຍຕ່າງໆຂອງ ຍານາງ ຊັບພະຍາກອນໂດຍທາງອອນລາຍ ມີຈຸດປະສົງເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄົນທີ່ມີບັນຫາ ທີ່ມີພື້ນຖານຄືກັນເຂົ້າໃສ່ກັນ HeartChat ເອົາຄົນທີ່ມີບັນຫາໃນດ້ານສຸຂະພາບປະສາດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານອັນຖືກຕ້ອງ ທີ່ມີພື້ນ ຖານໃນດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາຄືກັນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເຂົ້າໃສ່ກັນ ໂຄງການນີ້ມີຈຸດປະສົງເປັນບ່ອນ One Stop Shop ຄືບ່ອນທີ່ຈະໄປຫາເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນບ່ອນດຽວ ທີ່ໃຫ້ການແນະນຳ ແລະ ນັກຈິ ດປະສາດໂດຍທາງອອນລາຍ ທີ່ສາມາດປາກເວົ້າພາສາຂອງຜູ້ທີ່ໄປຫາເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ທີ່ມີວັດທະນະທຳ ແລະ ສາສະໜາຄືກັນ ກ່ຽວກັບການໝາຍນັດເວລາ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ແລະ ໂດຍມີທາງເລື ອກເພື່ອນັດໝາຍເວລາທາງ Telehealth ໄວ້ໄດ້ Dr. Judy Tang ເປັນນັກຈິດປະສາດ Neuropsychologist ເດັກໆ ທີ່ກໍເປັນ Commissioner ຂອງ Victorian Multicultural Commission ທີ່ໃຫ້ທຶນແກ່ໂຄງການນັ້ນ ໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ພວກເຮົາໄດ້ສອບຖາມຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການຄ້ຳຈູນ ສຸຂະພາບໃນດ້ານປະສາດ ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີນັ້ນ ແມ່ນຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຂອງການປະສົບການຂອງຍານາງ ດຣ. ຈູດີ ຕັງ ທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການໃນດ້ານຈິດປະສາດ ທີ່ເປັນຄົນອາຊີ ຍານາງທີ່ປາກເວົ້າພາສາຈີນກາງ ເວົ້າວ່າ ຍານາງມີຄົນປ່ວຍ ທີ່ບອກໃຫ້ຍານາງວ່າ ມັນຍາກຊາຫຼາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າຈະຊອກໄດ້ຄົນດັ່ງຍານາ ງ ຄົນທີ່ສາມາດປາກເວົ້າພາສາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ຫຼືທີ່ຮູ້ຈັກວັດທະນະທຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ພວກເຂົາເຈົ້າໃຊ້ເວລາດົນນານໃນການພຽງແຕ່ທຳການໝາຍນັດເວລາຊື່ໆ ແລະ ຍານາງກໍເວົ້າອີກວ່ າ ຍານາງມີພຽງແຕ່ຢາກເຮັດໃຫ້ການຄ້ຳຈູນໃນດ້ານສຸຂະພາບປະສາດ ເປັນສິ່ງທີ່ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາຢືດຍື້ເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ກ່ຽວກັບການຄ້ຳຈູນອັນຖືກຕ້ອງກັບວັດທະນະທຳແມ່ນວ່າ ການປາກເວົ້າ ກັບຄົນທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງຊີ້ແຈງອະທິບາຍດ້ານວັດທະນະທຳ ສາສະໜາ ຫຼື ການເມືອງ ຫຼື ການມັກຊອບເພດ ສາມາດເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍ ກະທັ້ງທີ່ອາດເປັນສິ່ງທີ່ຊ່ວຍຊີວິດໄວ້ໄດ້ ດຣ. ຕັງ ເລົ່າສູ່ຟັງເລື່ອງນັກຈິດປະສາດຄົນໜຶ່ງວ່າ ຜູ້ກ່ຽວບອກຄົນອາຊີຄົນໜຶ່ງໃຫ້ Do it for yourself ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເອງ ວ່າທໍ້ ໃນການໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ຜູ້ກ່ຽວປ່ຽນແປງຊີວິດໄປໃນແງ່ທີ່ຈົບດີ ດຣ. ຕັງ ເອີ່ຍວ່າ ແລ້ວຜູ້ນັ້ນຕອບວ່າ ອັນທີ່ຈິງແລ້ວຕົນເປັນຄົນຂອງວັດທະນະທຳອາຊີ ຖ້າວ່າຜູ້ກ່ຽວໃຫ້ລາວເຮັດເພື່ອລາວເອງ ນີ້ຈະໄດ້ຜົນຫຼາຍກວ່າ ວ່າຊັ້ນ ຍານາງ ຕັງ ກໍຍົກຍ້ອງໃຫ້ເຫັນຄວາມບໍ່ຮູ້ເທົ່າເຖິງກ ານຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານຕ່າງໆ ທີ່ຂາດເຂີນການເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈໃນດ້ານວັດທະນະທຳວ່າ ຄົນທີ່ມາຈາກພື້ນຖານຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ຖືກບອກໃຫ້ໄປຢູ່ປ່າ ແລະ ຢູ່ກິນກັບຄົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ນັ້ນບໍ່ເ ປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະເປັນສິ່ງທີ່ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາເລຍຈະເປັນຄົນແບບນັ້ນ ວ່າຊັ້ນ ຍານາງກໍເວົ້າວ່າ ມັນເປັນທີ່ເສຍດາຍນຳທີ່ບາງຜູ້ບາງຄົນທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານປະສາດ ມີການດູເດົາຂອງພ ວກເຂົາເຈົ້າເອງ ທີ່ເປັນການຜິດພາດໄປ ເມື່ອເວົ້າເຖິງວັດທະນະທຳ ແລະ ສາສະໜາ ຜູ້ຍິງຄົນອົດສະຕຣາເລຍ 3 ຄົນ ຮູ້ເຮັດແບບໃດເພື່ອຈະຖືເອົາສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເປັນລະດັບເອກໃນໄລຍ ະໂຄວິດ-19 ດຣ. ຕັງ ເວົ້າວ່າ ເລື້ອຍໆໄປ ບັນຫາຈາກຄົນນານາວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາ ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ໄປຊອກເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເມື່ອພວກເພິ່ນເຮັດຜິດພາດໄປ ໃນບາງກໍລະນີ ມັນແມ່ນເວລາທີ່ຄົ ນຈະສູນເສຍຄວາມສົນຈິດສົນໃຈ ແລະ ການຊອກຫາເອົາກິດຈະການໃນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ພວກຍານາງຢ່າງແນ່ນອນບໍ່ຢາກໃຫ້ມີຂຶ້ນ ທີ່ເປັນການປະສົບການອັນບໍ່ດັກບໍ່ດີຕໍ່ຊຸມຊົນນານາວັດ ທະນະທຳຂອງພວກເຮົາ ຄົນນານາພາສາໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມີຄວາມຍາກຊາມານານແສນນານແລ້ວ ໃນການຢືດຢື້ເຖິງກິດຈະການການຄ້ຳຈູນຕ່າງໆ ໂດຍທີ່ວ່າແມ່ນຍ້ອນບັນຫາໃນດ້ານວັດທະ ນະທຳ ຫຼື ພາສາກໍຕາມ ຫຼື ຄວາມເຫັນຂອງຊຸມຊົນກ່ຽວກັບການເຈັບປ່ວຍໃນດ້ານປະສາດ ຫຼື ໃນການພຽງແຕ່ ຮູ້ຈັກຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນຈາກໃສເພື່ອການດູແລຕ່າງໆກໍຕາມ ໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ທີ່ມີການໂທຫາ ເອົາການຄ້ຳຈູນໃນດ້ານປະສາດຫຼາຍຂຶ້ນມາກມາຍ ໂດຍທີ່ມີການລໍຖ້າຍາວນານເພື່ອຈະຫາເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແມ່ນວ່າມັນບໍ່ເຄີຍສຳຄັນຫຼາຍປານນີ້ຈັກເທື່ອ ທີ່ຄົນທັງຫຼາຍ ຈະຢືດຢື້ເຖິງການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ ດ ຣ. ຕັງ ເວົ້າວ່າ ມັນກະທົບກະແທກທຸກໆຄົນ ແລະ ໂດຍສະເພາະຊຸມຊົນນານາວັດທະນະທຳ ທີ່ການຢ້ຽມຢາມກັນໂດຍຄອບຄົວໂດຍຈຳກັດ ສຳລັບນານາວັດທະນະທຳແລ້ວ ແມ່ນເປັນສິ່ງສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຊີວິດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ດຣ. ຈິລີນາ ຊີລິກອບ ໂດຣິກ ເປັນນັກຈິດປະສາດ Psychologist ທີ່ເຂົ້າກັບ HeartChat ທີ່ເປັນຄົນຮາກຖານເຊີເບຍໃນຊິດນີ ລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ດຣ. ໂດຣິກ ທີ່ກໍສາມາດປາກເວົ້າພາສາ Balkans ແລະ Bulgaria ເລື້ອຍໆໄປ ຮັບສາຍໂທລະສັບຈາກຄົນປ່ວຍທີ່ຢາກໄດ້ຄົນທີ່ປາກເວົ້ານຳເປັນພາສາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ຍານາງເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບາງຜູ້ບາງຄົນເ ປັນພຽງແຕ່ບໍ່ໄດ້ພາສາອັງກິດ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຊີ້ແຈງພວກເຂົາເຈົ້າເອງໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນສາຍຕາຂອງນັກຈິດປະສາດ ດັ່ງມື້ເຮົາຢາກເວົ້າກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງເຮົາ ແລະ ຄວາມສຳພັນ ແລະ ຄວາມຫວັ່ນໄຫວ ແມ່ນມັນເປັນເວລາທີ່ຍາກສາຫຼາຍແທ້ໆ ດຣ ເດີຣິກ ກໍເວົ້າວ່າ ຍານາງສາມາດເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈຄົນປ່ວຍຂອງຍານາງ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງຊີ້ແຈງອະທິບາຍການປະພຶດໃນດ້າ ນວັດທະນະທຳ ຫຼື ປະເພນີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຍານາງກໍເວົ້າອີກວ່າ ສຳລັບຍານາງເອງແລ້ວ ມັນງ່າຍດາຍທີ່ຈະເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈ ຍ້ອນວ່າຍານາງຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມາຈາກໃສກັນ ເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງວັດທະນະທຳ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າເຮົາບໍ່ມາຈາກວັດທະນະທຳອັນສະເພາະນັ້ນ ເຮົາຈະບໍ່ເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈໄດ້ຈັກເທື່ອວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມປະສົບການແບບໃດກັນ ດຣ ເດີຣິ ກ ກໍຄ້ຳຈູນຄົນປ່ວຍທີ່ເປັນຄົນອາຊີ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ມັນເປັນການຊ່ວຍໄດ້ທີ່ຈະວາຈາກັບຄົນທີ່ເປັນຄົນພື້ນຖານຂອງຄົນທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈາກຕ່າງປະເທດ ພວກເຂົາເຈົ້າໄປຫາ ຍານາງ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຢາກສົນທະນາບັນຫາໃນດ້ານວັດທະນະທຳ ຍ້ອນວ່າຍານາງມາຈາກວັດທະນະທຳອັນແຕກຕ່າງກັນຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ຍານາງຢູ່ກິນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ໃຫຍ່ໂຕຂຶ້ນໃນອົດສະຕຣາເລຍ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຍານາງເຂົ້າຈິດເຂົ້າໃຈນານາວັດທະນະທຳຕ່າງໆ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ heartchat.com.au ສຳລັບການແນະນຳ directory ອັນເຕັມສ່ວນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານສຸຂະພາບປະສາດ ຫຼື ເພື່ອຈະຈົ ດຊື່ເປັນສະມາຊິກ ໃນ SBS Radio Resource ນີ້ກໍມີລາຍຊື່ການຄ້ຳຈູນສຸຂະພາບປະສາດ ທີ່ເປັນພາສາທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ ທີ່ມີໄວ້ບໍລິການຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຄົນທີ່ຫາເອົາການຄ້ຳຈູນໃນຍາມມີບັນຫາ ສາມາດຕິ ດຕໍ່ຫາ Lifeline ໂດຍນ້ຳເບີໂທລະສັບ 131114 ກິດຈະການ Suicide Call Back Service ໂດຍນ້ຳເບີໂທລະສັບ 1300659467 ແລະ Kids Helpline ໂດຍນ້ຳເບີໂທລະສັບ 18005

ກໍຄ້ຳຈູນຄົນທີ່ມາຈາກນານາວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາ
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂຫວແຮງໄດ້ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ